بيشڪ جن ڪوڙو بهتان آندو، سي اوهان مان هڪ ٽولو آهن. اوهين ان بهتان کي نه ڀانئيو ته اوهان لاء ڪو مدو آهي. بلڪ اهو اوهان لاء ڀلو آهي. منجهائن سڀ ڪنهن ماڻهوء گناهن مان جيڪي ڪمايو سو سندس لاء آهي. ۽ منجهائن جنهن بهتان جو وڏو لڙ مچايو، تنهن لاء وڏو عذاب آهي.